ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قىسقا خەۋەرلەردىن باشلايمىز. بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىدى.
يېقىندا قىرغىزىستاننىڭ مۇئاۋىن ئىچكى ئىشلار مىنىستىرى ئۆكتەبىر ئورمانبېتوفنىڭ باشچىلىقىدىكى بىر ۋەكىللەر ئۆمىكى ئۇيغۇر ئېلىغا بېرىپ، رايوندىكى خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن ئىككى دۆلەتنىڭ چېگرا لىنىيەسىدىكى قىرغىزىستان ساقچىلىرىغا تەشكىلىي تەربىيەلەش ئېلىپ بېرىش توغرىسىدا كېلىشىم ئىمزالىغان. ياۋروئازىيە تورىنىڭ يەتتىنچى ئىيۇل بەرگەن خەۋىرىدە ئاشكارىلىنىشىچە قىرغىزىستان ئىچكى ئىشلار مىنىستىرلىقى ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى زىيارىتى ئون توققۇزىنچى ئىيۇلدىن يىگىرمە ئۈچىنچى ئىيۇلغىچە ئېلىپ بېرىلغانىكەن خەۋەردە زىيارەت جەريانىدا خىتاي دۆلەت خەۋپسىزلىك دائىرىلىرىنىڭ قىرغىزىستان زىيارەت ئۆمىكىدىكىلەرگە ئاممىۋى توپىلاڭنى كونترول قىلىش ۋە تېررورلۇقنى باستۇرۇش توغرىسىدا مەخسۇس لېكسىيە بەرگەنلىكى تىلغا ئېلىنغان قىرغىزىستان ئىچكى ئىشلار مىنىستىرلىقى ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ بۇ زىيارىتىنىڭ قىرغىزىستان پىرېزىدېنتى سادىر جاپاروفنىڭ بۇ يىل بەشىنچى ئايدا شيەندىكى خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىغا قاتنىشىپ خىتاينىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى قوللايدىغانلىقى شەرقىي تۈركىستان تېررورلۇق كۈچلىرىگە زەربە بېرىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلىشىنىڭ ئارقىسىدىن ئېلىپ بېرىلىشى دىققەت قوزغىدى مەلۇم بولۇشىچە پرېزىدېنت جاپاروف شيەن يىغىنى مەزگىلىدە شى جىنپىڭ بىلەن ئىمزالىغان قوشما ئاخباراتىدا شەرقىي تۈركىستان كۈچلىرىگە زەربە بېرىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان بىردىنبىر ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلىتى رەھبىرى ئىكەن ياۋرو ئاسىيا تورىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە زىيارەت مەزگىلىدە قىرغىزىستان تەرەپ خىتاي دائىرىلىرىدىن تېخىمۇ ئۈنۈملۈك نازارەت دۆلىتى قۇرۇش توغرىسىدا مەسلىھەتكە ئېرىشكەن قىرغىزىستان ئىچكى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ بۇ ھەقتىكى باياناتىدا قىرغىزىستان دۆلەت خەۋپسىزلىك ئەمەلدارلىرىنىڭ خىتاي ساقچىلىرىنىڭ رەقەملىشىش جەھەتتىكى يېڭى مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى ئۆگىنىش ساقچىلارنىڭ خىزمەتتە ئادەمسىز ئۇچقۇ يەنى درون ئىشلىتىش تەجرىبىسى بىلەن تونۇشۇش ۋە دىنىي ئاشقۇنلۇققا قارشى تۇرۇش ئۇسۇللىرىنى ئۆگىنىش پۇرسىتى بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن

بۇ قېتىمقى يىغىندا ئۇكرائىنا ئۇرۇشى، خىتاي ۋە ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ ۋەزىيىتى نۇقتىلىق مۇزاكىرە قىلىنىدىغان تېمىلاردىن بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە. خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى ئۆتكەن ھەپتىدىن باشلاپلا ناتونىڭ خىتايغا قارىتا يامان غەرەزلىك ئىكەنلىكىنى ئەيىبلەپ باش ماقالىلەرنى ئېلان قىلغان. ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ناتونىڭ ئون بىرىنچى، ئون ئىككىنچى ئىيۇل ئۆتكۈزۈلىدىغان ۋىلنىيۇس يىغىنىدا مەزكۇر ھەربىي ئىتتىپاقنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى مادرىد يىغىنىدا ماقۇللانغان ئىستراتېگىيە ئۇقۇمىنى ئىجرا قىلىش ئۇنىڭ كۈن تەرتىبىدىكى ھالقىلىق مەسىلە ئىكەن. ھالبۇكى، ناتونىڭ مادرىد يىغىنىدا ئەزا دۆلەتلەر خىتاينىڭ بىخەتەرلىك تەھدىتى ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭ ئىتتىپاققا سىستېمىلىق خىرىس پەيدا قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. شۇڭا ناتونىڭ بۇ نۆۋەتلىك يىغىنىدا يەر شارى ھەمكارلاشقۇچى شېرىك دۆلەتلەر سۈپىتىدە ياپونىيە، جەنۇبىي كورېيە، يېڭى زېلاندىيە ۋە ئاۋسترالىيە رەھبەرلىرىمۇ تەكلىپ قىلىنغان. ياپونىيە ئەمەلدارلىرىنىڭ گېرمانىيە تاراتقۇلىرىغا بىلدۈرۈشىچە، ياپونىيەنىڭ باش مىنىستىرى كىشىدا يىغىندا، ھىندى تىنچ ئوكيان رايونى بىلەن ياۋروپانىڭ بىخەتەرلىكى زىچ باغلىنىشلىق ئىكەنلىكىنى، شۇڭا ناتونىڭ شەرقتە ھىندى تىنچ ئوكيانغا ئارىلىشىشىنى كۈچەيتىشىنى تەكىتلەيدىكەن. بلومبېرگ ئاگېنتلىقىنىڭ ئالىي دەرىجىلىك بىر ياۋروپا دىپلوماتىدىن نەقىل كەلتۈرۈپ بەرگەن خەۋىرىدىمۇ، ناتو دۆلەتلىرىنىڭ ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىدىكى يۇقىرىقى تۆت دۆلەت بىلەن، بىر ھەمكارلىق خىتابنامىسى ئېلان قىلىشنى مۇزاكىرە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. مەلۇم بولۇشىچە، ناتونىڭ بۇ نۆۋەتلىك باشلىقلار يىغىنى يەنە شىۋېتسىيە بىلەن ئۇكرائىنانىڭ ناتوغا ئەزالىقىنى مۇزاكىرە قىلىدىكەن. ئۇكرائىنا بۇ قېتىمقى يىغىندا ناتوغا قوبۇل قىلىنىشىنى ئۈمىد قىلسىمۇ، لېكىن ھازىر ئەنگلىيەدە زىيارەتتە بولۇۋاتقان ئامېرىكا پىرېزىدېنتى بايدېن توققۇزىنچى ئىيۇل سىئېنئېنگە قىلغان سۆزىدە، ئۇكرائىنا ناتوغا كىرىشكە تېخى تەييار بولمىدى دەپ قارايدىغانلىقىنى ئېيتقان.
كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ تورىدا توققۇزىنچى ئىيۇل كۈنى گېرمانىيە ۋولكسۋاگېن ئاپتوموبىلى شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى زاۋۇتىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىغا قارىتا ماقالە ئېلان قىلىپ، ئۇنىڭ بۇ قارارىنىڭ ئەمەلگە ئېشىشى گۇمانلىق دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ خىتاي ئىشلىرى دىرېكتورى سوفىيا رىچاردسون قەلەمگە ئالغان بۇ ماقالىدا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىنىۋاتقان ئەھۋالدا ئەستايىدىل كىشىلىك ھوقۇق تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنىڭ مۇمكىنلىكى بار يوقلۇقىغا سوئال قويغان سوفىيا رىچاردسون ۋولكسۋاگېننىڭ خەلقئارالىق ئۆلچەمگە ئاساسەن ئەستايىدىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن شىنجاڭدا ئومۇميۈزلۈك مەۋجۇت بولغان باستۇرۇش ۋە نازارەتنى قانداق يېڭىدىغانلىقىغا چۈشەنچە بەرمىگەنلىكى مەۋجۇت ۋەزىيەتتە تەكشۈرگۈچىلەرنىڭ زاۋۇتنى ئالدىن خەۋەر بەرمەي تەكشۈرۈشى ئىشچىلار بىلەن بىخرامان سۆھبەت ئېلىپ بېرىشى ياكى ئىشچىلارنىڭ خىزمەت شارائىتىنى تولۇق باھالاپ چىقىشىنى تەسەۋۋۇر قىلىش مۈشكۈل ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ۋولكسۋاگېن ئۈرۈمچىدە زاۋۇت ئاچقان بىردىنبىر چەت ئەل ئاپتوموبىلى شىركىتى بولۇپ بۇ شىركەت مەجبۇرىي ئەمگەك سەۋەبىدىن ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى تاقاش ھەققىدە چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار ۋە خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ بېسىمىغا ئۇچراپ كەلگەنىدى ۋولكسۋاگېننىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى ئولىۋېر بلۇم يېقىندا ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىدا مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان لېكىن سوفىيا رىچاردسوننىڭ قەيت قىلىشىچە ۋولكسۋاگېن تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ خىتاينىڭ ئەمگەك ھەقلىرىگە خىلاپلىق قىلغانلىقىنى ئاشكارىلىغان تەقدىردىمۇ شىنجاڭ دائىرىلىرى تاشقى كۈچلەر تەرىپىدىن ھۆججەتلەشتۈرۈلگەن ئەندىشىلەرگە جاۋاب بېرىشكە قىزىقمايدىكەن

خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ بەرگەن خەۋەرلىرىدە، توقسۇن ناھىيەسىنىڭ قازاق مەدەنىيىتى ۋە ساياھەتچىلىك خاسلىقى گەۋدىلەندۈرۈلگەن فېستىۋالدا ساياھەتچىلەرنىڭ قازاق مىللىتى ئۆرپ-ئادەتلىرىدىن بەھرىمەن بولغانلىقى قەيت قىلىنغان. خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلدىكى نوپۇس ئىستاتىستىكىسىدا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ ناھىيەدىكى بىر يۈز يىگىرمە تۆت مىڭ قىرىق كىشىنىڭ توقسان ئالتە مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز توققۇز نەپىرى ئۇيغۇرلار، نۆلدە ئىككى پىرسەنتىنى قازاقلار تەشكىل قىلىدىكەن. ئومۇمىي نوپۇسنىڭ نۆلدە ئىككى پىرسەنتىنى قازاقلار تەشكىل قىلغان توقسۇن ناھىيەسىدە قازاق مەدەنىيەت ساياھەت فېستىۋالى ئۆتكۈزۈلۈپ، قازاق مىللىي مەدەنىيەت ئەنئەنىلىرىنى نامايان قىلىشتا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ قانداق مەقسەت ۋە نىشاننى چىقىش قىلغانلىقى ئېنىق بولمىسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان تۇتقۇنىدىن بېرى رايوندىكى مەلۇم بىر يەرلىك مىللەتنىڭ نامىدىن بۇ خىل پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈشى كۆرۈلۈپ باقمىغان ھادىسىدۇر. خىتاي دائىرىلىرىنىڭ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش، رايوندىكى يەرلىك مىللەتلەردە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭىنى شەكىللەندۈرۈش سىياسىتىنى جىددىي ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا، ئۇيغۇرلار نوپۇسى مۇتلەق ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلەيدىغان توقسۇن ناھىيەسىدە قازاق مەدەنىيەت فېستىۋالىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇلۇشى دىققەت قوزغىماقتا. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، توقسۇن ناھىيەسىنىڭ كوجاي بازىرىدا باشلانغان فېستىۋالدا ئات ئۈستىدە ماھارەت كۆرسىتىش، بەيگە مۇسابىقىسى، قىز قوۋار، ئوغلاق تارتىشىش، ناخشا ئۇسسۇل قاتارلىق قازاق خەلقىنىڭ ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت ۋە مەدەنىيەت-سەنئەت نومۇرلىرى ئورۇندانغان. خەۋەردە بولۇپمۇ ئوغلاق تارتىش تۈرىنىڭ ئالاھىدە قىزىقىش قوزغىغانلىقى تەكىتلەنگەن. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئوخشاش بىر ۋاقىتتا ئۈرۈمچىدە يەنە قىرغىز ئەدەبىياتى سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزۈلۈپ، قىرغىز ئەدەبىياتىنىڭ ھازىرقى تەرەققىيات ئەھۋالى مۇزاكىرە قىلىنغان. خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ خەۋىرىدە، توققۇزىنچى ئىيۇن كۈنى باشلىنىپ ئۈچ كۈن داۋاملاشقان بۇ سۆھبەت يىغىنىغا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھەر قايسى ئاساسىي قاتلاملىرىدىكى قىرغىز يازغۇچى، ئەدەبىي ئوبزورچى، شائىر ۋە ياش يازغۇچىلارنىڭ قاتنىشىپ، قىرغىز ئەدەبىياتىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالىنى مۇزاكىرە قىلغانلىقى بىلدۈرۈلگەن.
دۇنيانى خىتايدىن تارقالغان كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسى قاپلىغان يىللاردا ھەر قايسى ئەللەرنىڭ

خەۋەردە خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلىنىڭ دەسلەپكى تۆت ئېيىدا ھاۋاغا قويۇپ بەرگەن زەھەرلىك كاربون گازى بىلەن ئۇنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلىنىڭ دەسلەپكى تۆت ئېيىدا ھاۋاغا قويۇپ بەرگەن كاربون گازىنىڭ مىقدارى سېلىشتۇرۇلۇپ ئۇنىڭ بۇ يىل ھاۋاغا قويۇپ بەرگەن زەھەرلىك كاربون گازىنىڭ ئون پىرسەنت ئارتقانلىقىنى بايقىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن خىتاينىڭ قاتناش، ئېنېرگىيە، سانائەت ۋە تۇرالغۇ ساھەسى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلنىڭ دەسلەپكى تۆت ئېيىدا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەر كۈنى يىگىرمە سەككىز مىليون ئىككى يۈز مىڭ توننا زەھەرلىك كاربون گازى قويۇپ بەرگەن بولسا، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدە ھەر كۈنى ئوتتۇز مىليون توققۇز يۈز مىڭ توننا زەھەرلىك كاربون گاز قويۇپ بەرگەن. خىتاي پارىژ ھاۋا كىلىمات كېلىشىمىگە ئاساسەن خىتاينىڭ زەھەرلىك كاربون گازى قويۇپ بېرىشىنىڭ ئىككى مىڭ ئوتتۇزىنچى يىلى يۇقىرى چەككە چىقىشىغا ئىككى مىڭ ئاتمىشىنچى يىلغا قەدەر ئۇنىڭ نۆلگە چۈشۈشىگە كاپالەتلىك قىلىشقا كۆمۈر ئېلېكتىر ئىستانسىلىرىنى قۇرۇشنى توختىتىشقا ۋەدە بەرگەن لېكىن خىتاي بۇ ۋەدىنى بېرىپ ئارقىدىنلا تېخىمۇ كۆپ كۆمۈر ئېلېكتىر ئىستانسىلىرىنى قۇرۇش پىلانلىرىنى تەستىقلىغان ئۆتكەن يىلى خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدە قاتتىق ئىسسىق بولۇپ ئېلېكتر توكىغا بولغان ئېھتىياج كۆپەيگەندە غەربنىڭ توكىنى شەرققە يۆتكەش ئۈچۈن ئۇيغۇر ئېلىدىكى كۆمۈر ئېلېكتر ئىستانسىلىرىنىڭ توك ئىشلەپچىقىرىشىنى تېخىمۇ كۆپەيتكەن بۇ كۆمۈر يېقىلغۇسىنى تېخىمۇ كۆپەيتكەن ئىدى بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ قەيت قىلىشىچە نۇرغۇن كىشىلەر كوۋىد ۋىرۇسىدىن ئىقتىسادنىڭ ئەسلىگە كېلىشى يەر شارى تەرەققىياتىنى تېخىمۇ ئاز كاربون قويۇپ بېرىش يولىغا قاراپ يېتەكلەيدۇ دەپ ئويلىغان بولسىمۇ، لېكىن خىتاينىڭ زەھەرلىك كاربون قويۇپ بېرىش جەھەتتىكى تەرەققىياتى ئۇنىڭ يەر شارى ھاۋا كىلىمات ئۆزگىرىشىگە قارشى كۈرەش ئۈچۈن بىر شۇم خەۋەر ھېسابلىنىدىكەن.
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.

ئونىنچى ئىيۇل دوشەنبە كۈنىدىكى بىر سائەت پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن! خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىغا قارشى تۇرۇپ، ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىشتەك مۇھىم ئىشنى كۈنتەرتىپكە قويۇپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى يەتتىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى تۈركىيە پايتەختى ئەنقەرەدە ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى قوغداش ھەققىدىكى خەلقئارالىق مۇھاكىمە يىغىنىنى ئاچقان. يىغىننىڭ مۇھىم نىشانى خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقلىرى ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىدىن دوكلات بېرىش، خەتەر ئاستىدا قالغان ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى قوغداشتا دۇچ كېلىۋاتقان توسقۇنلۇق ۋە قىيىنچىلىقلارنى ئوتتۇرىغا قويۇش، شۇنداقلا ئۇنى قانداق يېڭىش ۋە ھەل قىلىشنىڭ ئۇسۇللىرىنى تونۇشتۇرۇش ئىكەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلان مەزكۇر يىغىننىڭ بىرىنچى كۈنلۈك ئەھۋالىدىن مەلۇمات بېرىدۇ.
خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى جۈملىدىن مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى داۋاملىشىۋاتقان بۇ ۋەزىيەتتە ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىشتەك تەخىرسىز ۋەزىپىنى مۇھىم ئورۇنغا قويغان ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى يەتتىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى تۈركىيە پايتەختى ئەنقەرەدە ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىش خەلقئارالىق مۇھاكىمە يىغىنى ئاچتى بۇ خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى سەككىزىنچى ئىيۇل كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ئۆتكۈزۈلدى مۇراسىمدا ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسىنىڭ رەئىسى رىشات ئابباس ئەپەندى سۆز قىلىپ بۇ يىغىننىڭ ئەھمىيىتى نىشانى ۋە ۋەزىپىسى ھەققىدە چۈشەنچە بەردى پۈتۈن دۇنيا شاھىت بولاپ تۇرغاندەك خىتاي ھۆكۈمىتى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا خەلقىمىزگە قارتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ شۇنىڭ بىلەن ئوخشاش ۋاقىتتا خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە مەدەنىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىپ، بىزنىڭكى تىلىمىز، دىنىمىز، مەدەنىيىتىمىزنى دەپسەندە. مۇشۇنىڭ بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق داۋاملىشىۋاتقان ۋاقتىدا، بىز كىملىكىمىزنى قوغداپ قېلىش مۇھاجىرەتتىكى ھەممە مۇسۇلمان ئۇيغۇرنىڭكى باش ئېگەلمەيدىغان مەجبۇرىيىتى دەپ قارايمىز.

مەلۇمات بېرىش ھەمدە بۇ ۋەزىيەتتە ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى قوغداشتا دۇچ كېلىۋاتقان توسقۇنلۇق ۋە قىيىنچىلىقلار شۇنداقلا ئۇنى قانداق يېڭىش ۋە ھەل قىلىشنىڭ ئۇسۇللىرىنى تونۇشتۇرۇش ئىكەن ئامېرىكا تىنچلىق ئىنستىتۇتى ئافغانىستان ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا تەتقىقات بۆلۈمى دىرېكتورى سكوت ۋوردېن سۆز قىلىپ ئۇيغۇرلار ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ۋەزىيەتتە ئۇيغۇر تىلىنى قانداق ساقلاپ قېلىش ھەققىدە كۆپچىلىكنىڭ بىر يەرگە كېلىپ بۇ مەسىلىنى مۇھاكىمە قىلىش تەجرىبە ئالماشتۇرۇش ۋە ئۆزئارا ئۆگىنىشنىڭ مۇھىملىقىنى بايان قىلدى شۇنداقلا ئۇيغۇر تىلىنى ساقلاپ قېلىش جەھەتتە مەۋجۇت بولۇۋاتقان ھەم كەلگۈسىدە دۇچ كېلىدىغان قىيىنچىلىقلارنى ئوتتۇرىغا قويدى ئاسىيا مەسىلىلىرى بويىچە دېموكراتىيە كىشىلىك ھوقۇق ھۆكۈمەت ئىشلىرى مەسلىھەتچىسى برىئان ۋوگت بۇ مۇراسىمدا سۆزگە چىقىپ ئامېرىكىدىكى دېموكراتىيە تىنچلىق ۋە دىنىي ئەركىنلىك ئورگانلىرىنىڭ جۈملىدىن ئۆزى خىزمەت قىلىۋاتقان ئورۇننىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى داۋاملىق ئوتتۇرىغا قويۇپ جامائەت پىكرى توپلاپ ئۇنىڭغا قارشى بوشاشماي كۈرەش قىلىۋاتقانلىقىنى ۋە بۇنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى تۈركىيىدىكى ئامېرىكا ئەلچىخانىسى ئاممىۋى دىپلوماتىيە ياردەمچىسى ۋىراج لېبايلى خانىم ئۇيغۇر تىلىنىڭ قىتئەلەر بويىچە تاراپ كەتكەن ئۇيغۇرلارنى بىر بىرىگە باغلايدىغان مۇھىم رىشتە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش بىلەن بىرگە تۈركىيىدىكى ئامېرىكا ئەلچىخانىسىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى قوغداش تۈركىيىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىتىش ئۈچۈن بەزى تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى تۈركىيە پارلامېنت ئەزاسى دوكتور سەلجۇق ئۆزداغ بۇ يىغىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا قاتنىشىپ سۆز قىلدى ئۇ ئۇزاق تارىخقا ئىگە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مەيلى قايسى دۆلەتكە بارسۇن ئۆزىنىڭ ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىدىن تىلىدىن ئايرىلماسلىقى كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى تىل بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيىتىنى توشۇيدىغان قورالدۇر تىل بىر مىللەتنىڭ مەۋجۇتلۇق بەلگىسىدۇر سىلەر بەش مىڭ يىللىق بىر مەدەنىيەتنىڭ ئىزباسارلىرى بەش مىڭ يىلدىن بۇيان تىلىڭلار ناخشا مۇزىكاڭلار سەنئىتىڭلار مېمارچىلىقىڭلار ۋە تائام مەدەنىيىتىڭلارنى ساقلاپ كەلدىڭلار ئەمدى ئۇنى كەلگۈسى ئەۋلادلىرىڭلارغا يەتكۈزۈش مەجبۇرىيىتىڭلار بار مەيلى نەگە بېرىڭلار تىلىڭلارنى ھېچ ئۇنتۇماڭلار ئۇنى شەرەپ بىلەن قوللىنىڭلار گىتتىغىنىز ھەر يەردە نە ئولۇر. دىلىنىزى ھىچ ئۇنۇتمايىن. ئونۇ شەرەفلە تاشىيىن. ۋە ھال كۆيۈملەرنى سېغىنىپ. تۈركىيە دېموكرات پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى دوكتور رىفات مېلىھ ئاقتاش سۆزگە چىقىپ، تىل ۋە مەدەنىيەتنى ئاسمىلاسىيە قىلىش ئاپەتلىرىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە باشقا رايونلاردا ھېلىھەم مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى، بۇنى توختىتىشقا پۈتۈن ئىنسانىيەتنىڭ دۇنيادىكى چوڭ دۆلەتلەرنىڭمۇ تېخى مۇۋەپپەق بولالمىغانلىقىنى تىلغا ئالغاندىن كېيىن ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى قوغداشنىڭ ئالدىنقى شەرت ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ تىلىڭلارنى يوقاتساڭلار ھەممە نەرسەڭلارنى يوقاتقان بولىسىلەر بۇنىڭ ئۈچۈن قىلىدىغان ناھايىتى مۇھىم ئىشلار بار دېدى يىغىننىڭ كۈن تەرتىپىگە ئاساسەن بىرىنچى مەيدان مۇھاكىمە يىغىنى نۆۋەتتىكى ۋەزىيەت يەنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مىللىي كىملىك ۋە مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقى تېمىسىدا بولدى مۇھاكىمىگە قاتناشقان مۇتەخەسسىسلەردىن ئامېرىكا كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندى ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرىيان زېنز خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان دۆلەت خاراكتېرلىك ھۇجۇمى ھەققىدە مۇھىم فاكىتلارنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى ئادرىيان زېنز سۆزىدە ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلغىچە نوپۇس كۆپىيىشى يەتمىش ئۈچ پىرسەنت تۆۋەنلەپ كەتكەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىمۇ تۇغۇلۇش نىسبىتىنىڭ داۋاملىق تۆۋەنلىگەنلىكىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ نوپۇس قۇرۇلمىسىنى ئۆزگەرتىپ خىتاي نوپۇسىنى كۆپەيتكەنلىكى مىليونلىغان ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ ئىستاتىستىكىلىق مەلۇماتتىن چىقىرىۋېتىلگەنلىكى ۋە بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ ھېلىھەم داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتى ئەنگىلىيە شېففىلد ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقىي ئاسىيا تەتقىقات مەركىزى لېكتورى دوكتور دېيۋىد توبىن دۆلەت ھالقىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە سۆزلىدى ئۇ تۈركىيىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يىگىرمە ئالتە دۆلەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئوخشىمىغان دەرىجىدە خىتاينىڭ كۆزىتىشى كونترول قىلىشى ۋە تەھدىت سېلىشىغا ئۇچراۋاتقانلىقىنى كۆپ قىسىم ئۇيغۇرلارنىڭ بۇنىڭغا قارشى كۈرەش قىلىۋاتقانلىقىنى بەزىلىرىنىڭ بولسا خەتەرگە تەۋەككۈل قىلالمايۋاتقانلىقىنى

ئۇ يەنە چەت ئەلدە ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي مەۋجۇتلۇقىنى يەنى ئۇلارنىڭ تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قالماي تۇرۇپ ئۇيغۇر دەۋاسىنى داۋاملاشتۇرۇشنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ باشلىقى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى ئىسلام دىنىنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىشتىكى رولىنى بايان قىلدى ئىسلام دىنىنىڭكى ئۇيغۇر تىلىنى قوغداشتا مۇھاجىرەتكە كەلسەم ھازىر مۇھاجىرەتتە تۆت مىڭدىن كۆپ كىتاب ئۇيغۇر تىلىدا مەۋجۇت. بەزەنلىرى بېسىلغان، بەزەنلىرى يېزىلغان، بەزەنلىرى نەشر قىلىنغان. ئۇ شى جىنپىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ ئىسلام دىنىغا بولغان ئەشەددىي دۈشمەنلىكىنى، ئىسلام دىنىنى يوق قىلىش ياكى خىتايچىلاشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇشىنىڭ كەينىدىكى سۇيىقەستنى چۈشىنىش كېرەكلىكىنى،

ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى قوغداش ھەققىدىكى خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزگەن ئىدى بۇ قېتىم ئەنقەرەدە ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا ئۇيغۇر تىلىنى ساقلاپ قېلىش مەسىلىسى مۇھىم تېما قىلىنغان بولۇپ ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ساقلاش ۋە ئۇنى جارى قىلدۇرۇشتىكى ھەل قىلغۇچ رولى ئالاھىدە مۇزاكىرە قىلىندى

ئورتاق بايانات ئېلان قىلىپ، خەلقئارا جامائەتنىڭ دىققىتىنى تەلەپ قىلغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىزلەر.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى ۋە ئۇندىن كېيىنكى كۈنلەردە خىتايدىكى ئۈچ يۈزدىن ئارتۇق كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى ۋە قانۇن ياردەمچىلىرىنى تۇتقۇن قىلغان ئىدى. ئۇلار يېقىندىن بۇيان كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتلىرىغا قاراتقان باستۇرۇشنى يەنە قايتىدىن كۈچەيتكەن بولۇپ، بۇ ۋەزىيەت كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدىكىلەرنىڭ ئەندىشىسىنى قوزغىغان.

يېقىنقى ئۈچ ئايدا خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتلىرىنىڭ ۋەزىيىتىنىڭ يەنىمۇ ناچارلاشقانلىقىنى ئېيتتى. كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتلىرى ئادەتتە يەرلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىگە تاقابىل تۇرۇش، كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىگە يول كۆرسىتىش، ئادالەتنى قولغا كەلتۈرۈش، ۋە پۇقرالار جەمئىيىتىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىشتا ئىنتايىن مۇھىم. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئادۋوكاتلارغا ئېغىر زەربە بەرگەن ئىدى، يېقىنقى ئۈچ ئايدا بولسا بىز بۇنداق دولقۇننىڭ يەنە قوزغالغانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. بۇ خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق قوغدىغۇچىلىرى ئۈچۈن تولىمۇ قىيىن ۋەزىيەت پەيدا قىلىۋاتىدۇ.
يۇقىرىدىكى ئاتمىشتىن ئارتۇق تەشكىلات ۋە شەخسلەر ئېلان قىلغان ئورتاق باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن. كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتلىرى خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ھەرىكىتىنىڭ ئۇل تېشى ئۇلار ئۇيغۇرلار تىبەتلەر ۋە خوڭكوڭلۇقلاردىن تارتىپ دىنىي ئاز سانلىقلار ئاياللار ھوقۇقى ھەمجىنىسلار ژۇرنالىستلار ۋە سىياسىي ئۆكتىچىلەرگىچە بولغان پۇقرالار جەمئىيىتىنىڭ بارلىق تەرەپلىرىنى قوغدايدۇ ئۇلار يەنە مەجبۇرىي كۆچۈرۈش كەمسىتىش سەھىيە خىزمەتلىرىدىكى ئادىلسىزلىق ۋە قانۇنسىز تۇتقۇن قىلىشقا قارشى ئاجىزلارنىڭ ھەققىنى قوغدايدۇ بۈگۈن بىز خەلقئارانى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى ئۈچ ئاي ئىچىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتلىرىغا قارىتىۋاتقان يېڭى باستۇرۇش دولقۇنىغا جىددىي دىققەت قىلىشنى مۇراجىئەت قىلىمىز باياناتتا دېيىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندىن بۇيان كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا قارىتا نەزەربەند قىلىش مەجبۇرىي غايىب قىلىش ۋە قىيىن قىستاققا ئېلىش قىلمىشلىرىنى يەنىمۇ كۈچەيتكەن بۇ خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتلىقىدىن ئىبارەت بىر ساھەنىڭ يوقىلىشىدەك خەۋپنى پەيدا قىلماقتا ئىكەن

خىتايدا ئەركىن ئۇچۇر پىكىرگە قويۇلغان چەكلىمە ئىنتايىن ئېغىر بولغانلىقتىن، پۇقرالار ئادەتتە ھۆكۈمەتنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى تېررورلۇققا قارشى ئۇرۇشى ھېكايىسىگە ئىشىنىپ كەلگەن. مەسىلەن، ئىلھام توختى ۋە ئۇنىڭ تور بېتى دەل مۇشۇ ھۆكۈمەت تەشۋىقاتىدىن پەرقلىق ھېكايىنى ئالغا سۈرگەنلىكى ئۈچۈن جازالاندى. ئەينى چاغدا ئۇنىڭ ئۈچۈن ئېچىلغان سوتتا ئىلھام توختىنى ئاقلاش ئۈچۈن ئىشلىگەن ئادۋوكاتلار خىتاي كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتلىرى ئىدى. ئۇلار ئىلھام توختىغا قارىتىلغان ئەيىبلەشلەرنىڭ قانچىلىك بىمەنىلىكىنى ئاشكارىلاشتا مۇھىم رول ئوينىغان. ھازىر بولسا خىتاي ئادۋوكاتلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەردە ئادۋوكاتلىق قىلىشىغا يول قويۇلمايدۇ.
ۋىليام نى ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتلىرىنىڭ خىزمىتىنىڭ يوقىتىلىشى ئۇيغۇر ئېلىدىكى جىنايەتلەرنىڭ توسالغۇسىز ئەپ بېرىلىشىغا يول ئاچقان. ئۇ مۇنداق دەيدۇ.
is enabled to happen because of what happened in twenty fifteen to the Chinese human rights lawyers. ئۇيغۇر رايونىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىنكى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇندا مىڭلىغان كىشى سوتسىز، قانۇنىي تەرتىپسىز كېسىۋېتىلدى. BDT-نىڭ خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش ھەققىدىكى دوكلاتىدا بۇ كىشىلەرنىڭ ھېچقانداق ئادۋوكاتسىز، قانۇنىي تەرتىپسىز كېسىلگەن بولۇشى مۇمكىنلىكى دېيىلدى. دېمەك، ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتلىرىغا ئومۇميۈزلۈك زەربە بېرىلگەچكە، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇر ئېلىدا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇنلارنى، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى ئىشلەش ئاسانلاشتى. بۇنىڭ ئالدىنقى شەرتى ھازىرلاندى دېگەن گەپ. بىر جەمئىيەتتە كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتلىرىنىڭ ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرالماسلىقىنىڭ ئاقىۋىتى ئىنتايىن ئېغىر بولىدۇ.
مەزكۇر باياناتقا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىمۇ قول قويغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پروگرامما باشقۇرغۇچىسى زۇمرەتئاي ئەركىن رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدايدىغان ئادۋوكاتلار بىلەن بىر سەپتە تۇرۇش ئارقىلىق باشتا ئۇيغۇرلارنىڭ ھەققىنى قوغداپ تۈرمىگە قامالغان ئىلھام توختى ۋە باشقا نۇرغۇن ئۇيغۇر تۇتقۇنلار مەسىلىسىنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلەشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى دېدى ئادۋوكاتلارنى، قانۇنچىلارنى تۇتۇپ كېتىشىنىڭ بىر سەۋەبى بار. ئۇ سەۋەبى چۈنكى بۇلار ھەقىقەتنى قوغدايدۇ ھەم ئىنسان ھەقلىرىنى قوغدايدۇ. ھەر قانداق ئادۋوكات ئۆزىنىڭ خېرىدارىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ۋە كۆپىنچە ۋاقىتتىمۇ ئىنسان ھەقلىرى توغرۇلۇق كۈرەش قىلىپ جەڭلەرنى ئېلىپ بارىدۇ. لاشقىمۇ بىرىنچى بولۇپ مۇشۇ ئادۋوكاتلارغا بېسىم ئىشلىتىلگەن ۋە سىياسەتلەر چىققان ھەم تۇتۇلغان. مۇشۇ ئارقىلىق مۇشۇنداق چاقىرىقلار ئارقىلىق مۇشۇ ئادۋوكاتلىرىمىزنىمۇ ئۇنتۇپ قالمايلى. مەسىلەن، ئىلھام توختىنىمۇ يوقاپ كەتكەن ياكى تۇتۇلغان بەزى ئادۋوكاتلار خىتاي بولسۇن، ئۇيغۇرلار بولسۇن قانۇنچىلىرىمىزنى، زىيالىيلىرىمىزنى ئۇنتۇپ قالمايلى. شۇنىڭغا بۇنىڭغا قول قويغان.
مەزكۇر ئورتاق باياناتقا خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ئامېرىكا خەلقئارا قانۇنشۇناسلار كومىتېتى خىتاي دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئىتتىپاقى خىتايدىكى ئادۋوكاتلارنى قوللاش كومىتېتى خوڭ كوڭ دېموكراتىيە كېڭىشى تىبەت ھەرىكىتى ئۇيغۇر ھەرىكىتى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قاتارلىق ئاتمىشتىن ئوشۇق تەشكىلات شۇنداقلا ئامستېردام ئادۋوكاتلار جەمئىيىتى ياۋروپا قانۇن جەمئىيەتلىرى كېڭىشى جەنۋە ئادۋوكاتلار جەمئىيىتى ۋە ۋارشاۋا ئادۋوكاتلار جەمئىيىتى قاتارلىق جەمئىيەتلەر ۋە شۇنىڭدەك نۇرغۇن تەتقىقاتچىلار كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى قول قويغان ئۇلار خەلقئارا جەمئىيەتنى خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتلىرى ۋە پائالىيەتچىلىرىگە قارىتىلىۋاتقان بېسىمنى ئاياغلاشتۇرۇش خالىغانچە قولغا ئېلىنغانلارنىڭ ھەممىسىنى دەرھال ۋە شەرتسىز قويۇپ بېرىش دۆلەت خەۋپسىزلىك قانۇنىغا ئوخشاش قانۇنلارغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش قانۇن ۋە جىنايى ئىشلار دەۋا قانۇنى قاتارلىقلارنى تولۇق ئىجرا قىلىش خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئۆلچەملىرىگە ئەمەل قىلىش ھەققىدە خىتايغا بېسىم ئىشلىتىشكە چاقىرغان

نۇقتىلىق مۇھاكىمە قىلىنغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، بۇ جەھەتتە ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر، تىل، مىللىي كىملىكنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن خەلقئارادا ئۇيغۇرلارنىڭ ئىش ھەمكارلىق تورىنى قۇرۇش، شۇنىڭدەك بۇنىڭغا كېرەكلىك مەبلەغ ھەققىدىكى ئىلتىماسلارنى قانداق تەييارلاش ھەققىدە لېكسىيەلەر بېرىلگەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ باش ساھىبخانلىقىدا تۈركىيە پايتەختى ئەنقەرەدە چاقىرىلىۋاتقان ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى قوغداش ھەققىدىكى خەلقئارالىق مۇھاكىمە يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەركىزىي تېما نۆۋەتتىكى مەۋجۇت رېئاللىقتا، شۇنداقلا مۇھاجىرەتتىكى چەكلىك شارائىتتا ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىشنىڭ قانچىلىك مۇھىملىقى، شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ قەدەم باسقۇچلىرى بولدى. سەككىزىنچى ئىيۇلدىكى يىغىننىڭ كېيىنكى يېرىمىدا يىغىن ئىشتىراكچىلىرى بىردەك ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىل دۆلىتى، مۇستەقىل مائارىپ سىستېمىسى ۋە يېتەرلىك مائارىپ راسخودى بولمىغان ئەھۋالدا سۈكۈتتىن ھەرىكەت ياخشىراق دېگەن پىرىنسىپ بويىچە ئىش كۆرۈشنى ئەۋزەل دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى. بۇ ھەقتىكى مۇھاكىمىلەردە ھەرقايسى مەملىكەتلەردىن كەلگەن مۇتەخەسسىسلەر ئۆز تەجرىبىلىرىنى تونۇشتۇرۇش بىلەن بىرگە بۇ ساھەدە ئەمەلگە ئاشۇرۇش مۇمكىن بولغان بەزى ئۇسۇللارنى شەرھلەپ ئۆتتى. دوكتور مەغپىرەت كامال ۋە ئەركىن ئەمەت رەئىسلىك قىلغان ئۈچىنچى باسقۇچلۇق مۇھاكىمىدە ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىشتىكى تەجرىبىلەر قاتارىدا ئۇيغۇرلار بىر قەدەر توپلىشىپ ئولتۇراقلاشقان قازاقىستان ۋە قىرغىزىستاندىكى پائالىيەتلەر ئالاھىدە دىققەت قوزغىدى. قازاقىستاندىكى كىچىك ئاقسۇ ئۇيغۇر مەكتىپىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى رۇقىيەم ئىسمائىلوۋنا، ئىسسىقكۆل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى سەيفۇللا ئابدۇللايېف قاتارلىقلار تۈركىي تىللىق زور مەدەنىيەت مۇھىتى ئىچىدە ئۇيغۇرلارغا خاس تىل ۋە مەدەنىيەتنى ساقلاپ قېلىشتىكى مەۋجۇت پۇرسەتلەردىن تولۇق پايدىلىنىش، ئۇيغۇر تىلىدىكى گېزىت-ژۇرناللار ۋە كىتابلارنى نەشر قىلدۇرۇش، مىللىي تىل ۋە مەدەنىيەتنى ئاساس قىلىدىغان پائالىيەتلەرنى سەھنە ئەسەرلىرى شەكلىدە نامايان قىلىش، ئۇيغۇر تىلىدىكى دەرسخانىلارنى ئېچىش قاتارلىق ۋاسىتىلەر ئارقىلىق تىل مۇھىتى بەرپا قىلىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. مۇھاجىرەت ھاياتىدا ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىشتىكى بىر مۇھىم چارە ئانا تىل مەكتەپلىرىنى ئېچىش بولۇپ، يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بۇ ساھەدە كۆرۈنەرلىك ئىلگىرىلەش بارلىققا كەلگەن. بولۇپمۇ ئۇيغۇر مۇھاجىرلىرى بىر قەدەر كۆپ بولغان ئامېرىكا، ئاۋسترالىيە، گېرمانىيە، كانادا قاتارلىق جايلاردا ئوخشىمىغان كۆلەمدىكى مۇنتىزىم ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتەپلىرى، ھەمدە مۇنتىزىم ئوقۇغۇچىلار قوشۇنى بارلىققا كېلىپ، ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى چەت ئەللەردە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ئىككىنچى ئەۋلاد ئۇيغۇرلارغا يەتكۈزۈش خىزمىتىدە مۇئەييەن ئۇتۇقلار قولغا كەلگەن. بۇ ھەقتىكى مۇھاكىمىلەر جەريانىدا ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى رائىلە قەشقىرى، ئاۋسترالىيەدىكى سىدنېي ئۇيغۇر تىلى مەكتىپىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى سەلىمە كامال، ئامېرىكىنىڭ ۋىرجىنىيە شتاتىدىكى غەمگۇزار ئانا مەكتىپىنىڭ مەسئۇلى سۈرىيە ئابلىمىت، گېرمانىيەدىكى ئۇيغۇر تىلى مەكتىپىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى پەرىدە نىياز ئۆز تەجرىبىلىرى ئاساسىدا بۇ ساھەدىكى مەۋجۇت مەسىلىلەر ھەمدە بۇنى ھەل قىلىشنىڭ چارىلىرى ھەققىدە پىكىر بايان قىلدى.
بۈگۈن ئاساسلىقى مۇزاكىرە قىلىمىز، بۈگۈن تېخىمۇ جىق ئىشلەشكە توغرا كېلىدۇ.
ئۇلارنىڭ ئورتاق قارىشىچە، مۇھاجىرەت ھاياتىدا ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىش نۆۋەتتە زۆرۈرىيەتلەرنىڭ ئەڭ ئالدىنقى سېپىدىن ئورۇن ئېلىشقا تېگىشلىك بولغان مەسىلىلەردۇر. چۈنكى ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئۇنتۇلۇشى ئۆز نۆۋىتىدە ئۇيغۇرلارغا خاس بولغان مەدەنىيەت، تارىخ ۋە ئەنئەنىنىڭ كېيىنكى ئەۋلادلارغا ئۆتەلمەسلىكىگە يول ئاچىدىغان ئەڭ چوڭ ئامىل. ناۋادا بۇ ھال روياپقا چىقسا، ئۇ ھالدا ئۇيغۇرلارغا خاس بولغان مىللىي كىملىكنى تەشكىل قىلغۇچى مىللىي روھ، مىللىي ئىپتىخارلىق چۈشەنچىسى، يىلتىز ئېڭى، ۋىجدان ۋە مىللىي ئارزۇ دېگەنلەر تامامەن ھالاكەتكە يۈزلىنىدۇ. مىللىي تىل يوقالسا، ئۇيغۇرلارمۇ يوقىلىدۇ. شۇنداق بولغان ئىكەن، ئۇيغۇر تىلىنى مۇھاجىرەتتە ساقلاپ قېلىش، نۆۋەتتە ھەممە كىشى ئورتاق باش قاتۇرىدىغان مۇھىم مەسىلىگە ئايلىنىشى لازىم. شۇنىڭ بىلەن شۇ تۆتىنچى پانېلدىن كېيىن بۇ پۈتۈنلەي بىر كۈنلۈك ئاساس مەقسەت، شۇ ھازىرقى ۋەزىيەت دېدۇق، ئۇنىڭدىن كېيىن قىيىنچىلىقلار دېدۇق، پۇرسەتلەر دېدۇق.
ئەنە شۇنداق تەخىرسىزلىك تۈپەيلىدىن بۇ ساھەدىكى خىزمەتلەر قاتارىدا بىر قىسىم ئۇتۇقلار قولغا كەلتۈرۈلگەن بولسىمۇ، بۇنىڭدا يەنە كۆپلىگەن خىرىسلار ۋە مەسىلىلەر ئىزچىل مەۋجۇت بولۇپ كەلمەكتە. بولۇپمۇ ئۇيغۇر تىلى مەكتەپلىرىنىڭ ئىزچىل داۋام قىلالماسلىقى، بۇ خىلدىكى مەكتەپلەردە ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئاساسلىق تىل بولماي قېلىشى، ئاتا ئانىلاردىكى ئانا تىل مۇھەببىتىنىڭ كەملىكى، سىستېمىلىق دەرسلىك ماتېرىياللىرىنىڭ كەمچىل بولۇشى، ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنىڭ يېتىشسىزلىكى قاتارلىقلار بۇ جەھەتتىكى خىزمەتلەرگە كۆپلىگەن توسقۇنلۇقلارنى پەيدا قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. بۇ جەھەتتىكى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش يولىدا ئوتتۇرىغا قويىدىغان ھەل قىلىش چارىلىرى قاتارىدا ئۇيغۇر تىلى مەكتەپلىرىنىڭ سانىنى كۆپەيتىش، ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگىتىشنى يالغۇز ئانا تىل مەكتەپلىرىگە ھاۋالە قىلىشقا خاتىمە بېرىپ، ھەممىلا ئائىلىدە ئۇيغۇرچە تىلدا سۆزلىشىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، شۇ ئارقىلىق بالىلاردا ئۇيغۇرغا بولغان مۇھەببەتنى يېتىلدۈرۈش. ئانا تىل مەكتەپلىرىنىڭ ئوقۇتۇش پىروگراممىلىرىغا ئۇيغۇنلىشالايدىغان سىستېمىلىق دەرسلىك كىتابلارنى تۈزۈپ چىقىش.

ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىشتا ئۆز-ئۆزىگە تايىنىشتىن باشقا ئىلاج بولمىغان شارائىتتا، ھەرقايسى مەملىكەتلەردىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ بىر ياقىدىن باش چىقىرىپ، بۇ جەھەتتە دۆلەتلەر ئارا ھەمكارلىق تورى ئورنىتىشى بىردەك بۇنىڭدىكى بىر مۇھىم چارە دەپ قارالدى. دوكتور مەمەت ئىمىن، ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت، مەمتىمىن ئابباس ۋە ئابدۇلھەمىد قاراخان رەئىسلىكىدىكى بۇ باسقۇچتا ياۋروپادىن تاكى ئامېرىكا ۋە ئاسىيا قىتئەلىرىگىچە بولغان جايلاردىكى ھەرقايسى مەملىكەتلەرگە تارقالغان ئۇيغۇر جامائىتى ئارىسىدا ئارىسىدا بۇ جەھەتتىكى ئىش بىرلىكىنى ئەڭ ئەقەللىي دەرىجىدە بولسىمۇ روياپقا چىقىرىش مۇھىم تېما قاتارىدا مۇھاكىمە قىلىندى. بۇنىڭدىكى كونكرېت تەدبىرلەر قاتارىدا مەدەنىيەت مەركەزلىرى تەسىس قىلىش، تەشكىلاتلار ئارا باشقىلار قىلالمىغاننى مەن قىلاي دېگەن ئىدىيە بويىچە ئىش كۆرۈش، مۇھاجىرەتتە ئۇيغۇر مەتبۇئاتچىلىقىنى تېخىمۇ راۋاجلاندۇرۇش، تور ئارقىلىق ئۇيغۇر تىلى ئوقۇتۇشنى بىر تۇتاش سىستېمىغا ئايلاندۇرۇش قاتارلىق مەسىلىلەر مۇزاكىرە قىلىندى. يىغىننىڭ مۇھاكىمە باسقۇچلىرى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، توققۇزىنچى ئىيۇلدىن باشلاپ يىغىن ئىشتىراكچىلىرى ئىككى كۈنلۈك مۇزاكىرىگە ۋە ئۆگىنىشكە ئورۇنلاشتۇرۇلدى. مۇزاكىرىنىڭ بىرىنچى كۈنىدە ئىككىنچى ئەۋلاد ۋارىسلارنىڭ ئانا تىلىنى ئۆگىنىشىگە دائىر مەسىلىلەر نۇقتىلىق مۇزاكىرە قىلىندى. بۇنىڭدا ئامېرىكا درېكسېل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى رېبېكا خانىم نۇقتىلىق قىلىپ، ھاۋاي خەلقىنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى قانداق ساقلاپ قالغانلىقى ۋە كېيىنكى ئەۋلادلارغا يەتكۈزگەنلىكى ھەققىدىكى تەجرىبىلىرىنى تونۇشتۇردى.
Today I am going to share a case study about Hawaiian language revitalization which I, in case you will find there are ئۇنىڭ قارىشىچە گەرچە ھاۋاي خەلقى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي، جۇغراپىيەلىك ئەھۋالدا زور پەرقلەر مەۋجۇت بولسىمۇ، بۇ جەھەتتە يەنىلا ئۆرنەك ئېلىشقا بولغۇدەك بەزى ئەھۋاللار مەۋجۇت. بولۇپمۇ ياۋروپالىقلار بىر مىڭ سەككىز يۈز توقسىنىنچى يىللاردا ھاۋاي پادىشاھلىقىنى بويسۇندۇرغاندىن كېيىن بۇ جاينىڭ ئامېرىكىلىشىشى باشلانغان. بىر مىڭ سەككىز يۈز توقسان ئالتىنچى يىلى ھاۋاي تىلى رەسمىي ھالدا مائارىپ ساھەسىدە مەنئى قىلىنغان. ئاتا-ئانىلارنىڭ ئۆز ئائىلىسىدە ھاۋاي تىلىدا سۆزلىشىشى چەكلەنگەن. بىر مىڭ توققۇز يۈزىنچى يىلى ھاۋاي رەسمىي ھالدا ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ بىرىگە ئايلانغان بولسا، بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمىنچى يىلدىن كېيىن تۇغۇلغان ھاۋايلىقلار ئۆز تىلىدا راۋان سۆزلىيەلمەس بولغان. ئەنە شۇنداق ھالدىكى ھاۋايلىقلار پۈتۈنلەي جامائەتنىڭ كۈچىگە تايىنىپ، ئۆز ئانا تىلىنى كېيىنكى ئەۋلاد ھاۋايلىقلارغا يەتكۈزەلىگەن. گەرچە ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتىنىدىكى ۋەزىيەت بۇ خىل تىل كۈرىشىگە يول قويمىسىمۇ، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر جامائىتى ھاۋايلىقلار ئەينى ۋاقىتتا ئىگە بولغان شارائىتلارنىڭ ھەممىسىگە دېگۈدەك ئىگە. شۇنداق بولغانىكەن، ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ ئۆز تىرىشچانلىقى ئارقىلىق ئۇيغۇر تىلىنى ئىككىنچى ئەۋلاد ئۇيغۇرلارغا يەتكۈزۈپ بېرەلىشى پۈتۈنلەي مۇمكىن. گۇرۇپپا مۇزاكىرىسىنىڭ ئىككىنچى باسقۇچىدا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنى سەپەرۋەرلىككە كەلتۈرۈپ، بىرلىككە كەلگەن ئۇيغۇر تىلى دەرسلىك كىتابىنى تۈزۈپ چىقىش مۇھاكىمە قىلىندى. گەرچە ھازىر ھەرقايسى جايلاردا ئانا تىل مەكتەپلىرى قۇرۇلغان ھەمدە قۇرۇلۇۋاتقان بولسىمۇ، ئۇلارنىڭ مۇنتىزىم ۋە بىرلىككە كەلگەن دەرسلىك كىتابىنىڭ بولماسلىقى ئانا تىل ئوقۇتۇشىدىكى بىر مۇھىم توسالغۇغا ئايلىنىپ قالغان. بۇنداق ئەھۋالدا ئوقۇغۇچىلارغا ئۇيغۇر تىلى، تارىخى، مەدەنىيىتى، ئۇيغۇر ئەنئەنىسى قاتارلىق كۆپ قاتلاملىق بىلىملەردىن باراۋەر ساۋاق بېرەلەيدىغان بىر يۈرۈش دەرسلىك كىتاب قۇرۇلۇشىنى تاماملاش ئوخشاشلا مۇھىم. ھازىرغا قەدەر مۇھاجىرەت مۇھىتىدا ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىشتا ئەڭ زور مەسىلە بولۇپ كېلىۋاتقان ئامىلنىڭ ئىقتىسادىي مەنبە ئىكەنلىكى يىغىن ئىشتىراكچىلىرى بىردەك ئېتىراپ قىلغان رېئاللىق ھېسابلىنىدۇ. يىغىن مۇزاكىرىسىنىڭ ئۈچىنچى باسقۇچىدا دەل مۇشۇ مەسىلە مەركىزىي مۇھاكىمە تېمىسى بولدى. مۇتەخەسسىسلەردىن گەيۋىن خېلف، ھەمدىي كاراكال، ئابراھام ئارمسترونگ، مەمتىمىن ئابباس، بارات ئاچىنۇق قاتارلىقلار غەرب دۇنياسىنىڭ سىياسىي، ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت ساھەسىدىكى مۇشۇ خىل تۈرلەرگە ياردەم بېرىشنى نىشان قىلىدىغان تۈرلەر ھەمدە ئۇلارغا قانداق ئىلتىماس قىلىش ھەققىدە تەپسىلىي چۈشەنچە بەردى. بولۇپمۇ بۇ خىل پىروگراممىلار ئۇيغۇر تىلىغا ئوخشاش ھالاكەت گىردابىغا بېرىپ قالغان تىل ۋە مەدەنىيەتلەرنى قوغداشقا بېغىشلانغان بولغاچقا، بۇ خىل ئىلتىماسلار مۇۋاپىق شەكىلدە ھەمدە كىشى قايىل بولغۇدەك مەزمۇندا يېزىلسىلا، كۆپىنچە ھالدا تەستىق ئالىدۇ ھەمدە بەلگىلىك ساندا مەبلەغ بېرىلىدۇ. بۇ خىل مەبلەغ ئارقىلىق مۇھاجىرەتتىكى ئانا تىل قۇرۇلۇشىغا دائىر كۆپلىگەن خىزمەتلەرنى ئوڭۇشلۇق داۋام قىلدۇرۇشقا بولىدۇ. گۇرۇپپىلار مۇزاكىرىسى ئونىنچى ئىيۇل كۈنى يەنە بىر كۈن داۋام قىلىدىغان بولۇپ، بۇنىڭدا ئۇيغۇر تىلى ئوقۇتقۇچىلىرىنى تەربىيەلەش، يېقىندا ئىشلىنىپ چىققان ئۇيغۇرچە دەرسلىك كىتاب ھەققىدە پىكىر ئېلىش، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا تىل مەكتەپلىرىنى قانداق قىلىپ بىر مۇكەممەل سىستېمىغا ئايلاندۇرۇش قاتارلىق مەسىلىلەر مۇھاكىمە قىلىنىدۇ. خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچىلار تەشكىلاتىنىڭ ئون ئىككىنچى ئايدىكى دوكلاتىدا دېيىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكا، كانادا، ياپونىيە ۋە كورېيە قاتارلىق ئەللىك ئۈچ دۆلەتتە ئاز دېگەندە بىر يۈز ئىككى مەخپىي ساقچى پونكىتى قۇرغان. خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچىلار تەشكىلاتىنىڭ تەشۋىقات ئىشلىرى مەسئۇلى لاۋرا خارت خانىم خىتاينىڭ چەت ئەللەردىكى ساقچى مۇلازىمەت پونكىتلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چېگرا ھالقىغان قارا قولىنىڭ پەقەت كۆرۈنگەن قىسمى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرئىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. يېقىندا ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى نيۇ يورك شەھىرىدە مەخپىي ساقچى پونكىتى قۇرۇش بىلەن ئەيىبلەنگەن ئامېرىكا پۇقرالىقىدىكى ئىككى خىتاينى قولغا ئالغانلىقىنى ئېلان قىلدى رادىيومىز ئىنگلىزچە بۆلۈمىنىڭ يەتتىنچى ئىيۇلدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا بۇ ئىككى كىشى خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ ئامېرىكىدىكى خىتاي پۇقرالىرىغا پاراكەندىچىلىك سېلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان باستۇرۇش پائالىيەتلىرى بىلەن شۇغۇللانغان خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچىلار تەشكىلاتىنىڭ ئون ئىككىنچى ئايدىكى دوكلاتىدا دېيىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكا كانادا ياپونىيە ۋە كورېيە قاتارلىق ئەللىك ئۈچ دۆلەتتە ئاز دېگەندە بىر يۈز ئىككى مەخپىي ساقچى پونكىت قۇرغان خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇسى بولغان خىتاي گېزىتى ئۆتكەن يىلى خىتاينىڭ دۆلەت سىرتىدا جىنايەت سادىر قىلغان دەپ گۇمان قىلىنغان ئىككى يۈز ئوتتۇز مىڭ كىشىنى خىتايغا قايتىش ئۈچۈن قايىل قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلغانىدى

ئەل ئەزھەر قاتارلىق ئۇنىۋېرسىتېتلاردا ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار ۋە قاھىرەدىكى نەچچە يۈزلىگەن ئۇيغۇرلارنى ئاختۇرۇپ تۇتقان ئىدى مەزكۇر تۇتقۇنغا خىتاي دۆلەت بىخەتەرلىك خادىملىرىنىڭمۇ ھەمكارلاشقانلىقى تۇتقۇن قىلىنغان ئوقۇغۇچىلارنى ھەتتا خىتاي ئەۋەتكەن ئۇيغۇر ساقچى خادىملارنىڭ سوراققا تارتقانلىقىدەك ئۇچۇرلار ئاشكارىلانغان خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچىلار تەشكىلاتىنىڭ تەشۋىقات ئىشلىرى مەسئۇلى لاۋرا ھارت خانىم خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان ساقچى پونكىتلىرى ھەققىدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى ئېلخەت ئارقىلىق قوبۇل قىلدى ئۇ خېتىدە خىتاينىڭ چەت ئەللەردىكى ساقچى مۇلازىمەت پونكىتلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چېگرا ھالقىغان قارا قولىنىڭ پەقەت كۆرۈنگەن قىسمى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن خىتاينىڭ ئاتالمىش چەت ئەلدىكى ساقچى مۇلازىمەت پونكىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش خىزمەتلىرىدىكى پەقەت مۇز تاغنىڭ كۆرۈنگەن قىسمى ئۇلارنىڭ خىزمىتى نازارەت قىلىش پاراكەندىچىلىك سېلىش ھەتتا قاشقۇنلارنى مەجبۇرىي قايتۇرۇپ كېتىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچىلار تەشكىلاتى خىتاينىڭ ئاتالمىش چەت ئەلدىكى ساقچى مۇلازىمەت پونكىتىنىڭ خىتاينىڭ بىرلەشمە ئالدىنقى سېپى بىلەن ھەمكارلىشىپ مەخپىي قايتۇرۇش بىلەن شۇغۇللانغانلىقىغا ئائىت ئوچۇق پاكىتلارنى بايقىغان دېيىلگەندەك ساقچى پونكىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەت ئەلدىكى ئوخشىمىغان پىكىردىكىلەرنى كونترول قىلىش ۋە باستۇرۇش تىرىشچانلىقىنىڭ بىر قىسمى ئۇلار ھەتتا چەت ئەلدىكى كىشىلەرنى يۇرتىدىكى ئائىلە ئەزالىرىغا تەھدىت سېلىش ۋە ئۇلارنى جازالاش ئارقىلىق كونترول قىلىدۇ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىلغان بۇ خىل پائالىيەتلەر نۇرغۇن كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى تەرىپىدىن تىلغا ئېلىنغان ۋە خاتىرىلەنگەن كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ بۇ خىل شەكىلدە قارشىلىق كۆرسىتىشى دېموكراتىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش خەۋپىگە دۇچ كەلگەنلەرنىڭ ئاساسىي ئەركىنلىكى ۋە بىخەتەرلىكىنى قوغداش تىرىشچانلىقىنىڭ بىر قىسمى.
ئاشكارىلانغان ھۆججەتلەرگە قارىغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلنىڭ بېشىدىن ئېتىبارەن چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئائىلىلىرىنى نىشان قىلىپ ئۇلارنى يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا كەڭ كۆلەمدە قامىغان ۋە تۈرمىلەرگە سولىغان مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ يۇرتىدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن بولغان ئالاقىسى پۈتۈنلەي ئۈزۈپ تاشلانغان خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى قوغدىغۇچىلار تەشكىلاتىنىڭ ئۆتكەن يىلى ئېلان قىلغان مەجبۇرىي قايتۇرۇش ناملىق دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى مەخپىي ساقچى پونكىتلىرى چەت ئەلدىكى سىياسىي پائالىيەتچىلەر ۋە ئۆكتىچىلەرنى ئاساسلىق نىشان قىلغان خىتاي ئامانلىق ئورگانلىرى ئۆزىنىڭ جىنايى ئىشلار ھوقۇق دائىرىسىنى ھالقىپ چېگرا سىرتىدىكى مەخپىي ساقچى پونكىتلىرى بىلەن بىرلىكتە ھەرىكەت قىلغان خىتاي ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىدىن گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ژورنالىست شۇنداقلا رادىيومىز ئىنگلىزچە بۆلۈمىنىڭ ئىختىيارىي مۇخبىرى سۇ يۈتۇڭ خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىز زىيارىتىنى ئېلخەت ئارقىلىق قوبۇل قىلدى ئۇ بۇ مەخپىي ساقچى پونكىتلىرىنىڭ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنى قانداق نىشانغا ئالىدىغانلىقى ۋە نازارەت قىلىدىغانلىقى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دەپ يازغان ئۇلار چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ نامايىشىنى يېقىندىن كۆزىتىدۇ، نامايىشچىلارنى مەخپىي سۈرەتكە تارتىدۇ، ئۇيغۇرلارنىڭ سالاھىيىتىنى دەلىللەيدۇ ۋە ئۇلارنىڭ خىتايدىكى ئائىلە ئەزالىرىنى گۆرۈگە ئېلىۋالىدۇ، ھەتتا ئۇيغۇرلارغا بىۋاسىتە قورقۇتۇش ۋە تەھدىت سېلىش ئۇچۇرلىرىنى ئەۋەتىدۇ، ئۇلارنىڭ ماڭغان تۇرغىنىنى پايلايدۇ. بۇ مەخپىي ساقچى پونكىتلىرى يەنە چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىغا سىڭىپ كىرىش ئۈچۈن خادىم ئەۋەتىدۇ. توردا مەخسۇس ئۇيغۇرلار ھەققىدە يالغان ئۇچۇرلارنى تارقىتىدىغان گۇرۇپپا تەشكىللەپ چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارنى ئىناۋەتسىز قىلىشقا تىرىشىدۇ ھازىر ھوشيار بولۇشقا ئەرزىيدىغان يەنە بىر ئىش شۇكى ئۇلار يەنە پۇل مەنپەئەت ئارقىلىق ئۇيغۇرلاردىن پايلاقچى سېتىۋالىدۇ ئۇ يەنە مۇنداق دەپ يازغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مە مەقسىتى شىنجاڭدىكى جازا لاگېرلىرى ۋە ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى يوشۇرۇش، ئۇلار مەخپىي ساقچى پونكىتلىرىنىڭ مەشغۇلاتى ئارقىلىق چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ يۇرتىدىكى ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان قىرغىنچىلىق ھەققىدە سۆزلىشىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى، ھەتتا ئۇيغۇرلارنىڭ خەلقئارادىكى ئوبرازىغا زىيان سېلىشنى نىشان قىلىدۇ. ئەمما ياخشى يېرى شۇكى، ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى مەخپىي ساقچىخانىلىرى تەرىپىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتقانلىقى دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. بۇ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىشىگە ياردەم بېرىشى مۇمكىن.
خەلقئارا ئاخبارات قاناللىرىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل مەخپىي ساقچى پونكىتلىرىنىڭ شىمالىي ئامېرىكا، ياۋروپا ۋە باشقا دۆلەتلەردىمۇ قۇرۇلغانلىقى خەۋەر قىلىنغان.

ئەدلىيە ۋە قانۇن سىستېمىسىنى كۆزگە ئىلمىغانلىق دەپ كۆرسەتكەن مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى بۇ ھەقتە مەخسۇس تور بېكەت قۇرغان ئۇلار چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشنىڭ قانۇنسىز ئىكەنلىكىنى پايلاش پاراكەندىچىلىك قىلىش ھۇجۇم قىلىش قاتارلىق ئەھۋاللارغا يولۇققانلارنىڭ بۇ خىل ئەھۋاللارنى مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلارغا دوكلات قىلىشىنى تەۋسىيە قىلغان
يەتتىنچى ئىيۇل كۈنى شىۋېتسارىيەنىڭ زۇرىخ شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە سەنئىتىنى تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى تاماشىبىنلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكەن مەزكۇر پائالىيەت تۆت يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان زۇرىخ فېستىۋالىغا توغرا كەلگەن بولۇپ پائالىيەتتە تۇتقۇندىكى ئۇيغۇر ئەدىب ۋاھىتجان ئوسماننىڭ قىزى ئايقانات قاتارلىقلار ئورۇنلىغان سەنئەت پروگراممىلىرى تاماشىبىنلارنىڭ زور ئالقىشىغا ئېرىشكەن پائالىيەت مەزگىلىدە يەنە تۇتقۇندىكى ئۇيغۇر سەرخىللىرىدىن ئەدىب ۋاھىتجان ئوسمان قاتارلىقلارنىڭ ئەھۋاللىرى ئاڭلىتىلغان. پائالىيەتنىڭ تەپسىلاتىنى شىۋېتسارىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىدىن ئاڭلايسىلەر.
يەتتىنچى ئىيۇل جۈمە كۈنى شىۋېتسارىيەنىڭ زيۇرىخ شەھىرىدە ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە سەنئىتى تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى. بۇ پائالىيەت زيۇرىخ شەھەرلىك قىزىل كىرېست جەمئىيىتى ۋە يەرلىك ھۆكۈمەت تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلدى. بۇ پائالىيەت جەريانىدا تۇتقۇندىكى ئەدىب، شائىر ۋاھىتجان ئوسماننىڭ قىزى ئايقانات بىلەن كۈيئوغلى ئۆتكۈر سەھنىلەردە ئۇيغۇرچە ئۇسسۇللارنى ئويناپ، شۋېتسارىيە خەلقىگە ئۇيغۇر مىللىي سەنئىتىنىڭ گۈل تاجى بولغان ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنىڭ ئەڭ گۈزەل ئۆرنەكلىرىنى كۆرسەتتى. بۇ قېتىمقى پائالىيەت زۇرىخنىڭ تۆت يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان خەلقئارالىق زۇرىخ فېستىۋالىغا توغرا كەلگەن بۇ فېستىۋالغا يەرلىك شۋېتسارىيەلىكلەر بىلەن بىللە دۇنيانىڭ ھەر جايلىرىدىن كەلگەن يۈز مىڭلىغان ساياھەتچىلەرمۇ قاتنىشىدىغان بولۇپ زيۇرخ ۋە ئەتراپىدىكى شەھەرلەرمۇ ئوخشاش بىر ۋاقىتتا تۈرلۈك مەدەنىيەت فېستىۋاللىرىنى ئۆتكۈزىدۇ ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ قېتىملىق مەدەنىيەت سەنئەت پائالىيىتى زيۇرخ تەۋەسىدىكى ئەڭ چوڭ شەھەر ۋىنتىرتۇردا ئۆتكۈزۈلدى فېستىۋالغا قاتناشقۇچى يەرلىكلەر ۋە ساياھەتچىلەر ئۇيغۇر تائاملىرىدىن ھۇزۇرلانغاچ رىياسەتچىنىڭ سۆزلىرىگە قۇلاق سالدى ئۇلار بۇ نومۇرلارنىڭ شۋېتسارىيەدىن تولىمۇ ئۇزاقتا بولغان قەدىمىي يىپەك يولى بويىدىكى بىر جۇغراپىيەدىن كەلگەنلىكى شۇنداقلا ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۇچ كەلگەن بىر خەلقنىڭ مىللىي ئۇسسۇلى ئىكەنلىكىنى ھېس قىلغىنىدا گۈلدۈراس ئالقىش سادالىرى بىلەن ئۆز ھېسداشلىقىنى بىلدۈردى ئۇلار ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى كۈندە تولىمۇ ئېغىر قىسمەتلەرنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى، شۇنداقلا ئۆزلىرىنىڭ بۈگۈن تۇنجى قېتىم ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە سەنئىتى بىلەن تونۇشۇش پۇرسىتىگە ئېرىشكەنلىكىنى ئېيتىشتى. بۇ پائالىيەتكە شۋېتسارىيەدە ياشايدىغان تۈركلەرمۇ قاتناشتى. ئۇلار ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى قىيىن ۋەزىيىتىدىن خەۋەردار بولسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بىلەن بىۋاسىتە ئۇچرىشىش ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى ئۇلارنىڭ ئۆز ئېغىزىدىن ئاڭلاش پۇرسىتىگە بۇ يەردە ئېرىشكەنلىكىدىن مەمنۇن بولغانلىقلىرىنى بىلدۈردى.

ئۇ ئۆزىنىڭ بۈگۈنكى تەسىراتى ۋە ھاياجىنىنى ئىپادىلەپ مۇنداق دېدى: ئۇسسۇللار تولىمۇ ئېسىل ۋە لەرزان. مۇزىكا بىلەن ئۇسسۇل ئۆزئارا ئاجايىپ ماسلاشقان بولۇپ، ئۇسسۇلچىلارنىڭ كىيىنىشى ۋە ئۇسسۇل رىتىمى كىشىنى قانچىلىك ھاياجانلاندۇرسا، رەڭدارلىقى كۆزلەرنى قاماشتۇرىدۇ، دېدى. چارلېز ساراسىن ئەپەندى يەنە ئۆزىنىڭ بۇندىن بۇرۇن نەچچە قېتىم خىتايغا بارغانلىقىنى، ئەمما شەرقىي تۈركىستانغا بېرىش ۋە ئۇيغۇرلار بىلەن تونۇشۇش پۇرسىتىگە ئېرىشەلمىگەنلىكىنى،

مەن يىللاردىن بېرى تىبەتلىك دوستلىرىم بىلەن ۋە تىبەتلەرنىڭ مۇھاجىرەتتىكى جامائىتى بىلەن بىللە پائالىيەت قىلىۋاتىمەن. ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىگىمۇ يېقىندىن دىققەت قىلىپ كېلىۋاتىمەن. بۇلتۇر ئۇيغۇرلارغا ئائىت بىر نەچچە كىتابنى ئوقۇدۇم. شەرقىي تۈركىستاندىكى جازا لاگېرلىرى، تۈرمىلەر ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان بالايىئى ئاپەتلەرنى ئاڭلاپ تولىمۇ چۆچۈدۈم. ئۇ يەردە، يەنى شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقىنى دەل خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىدۇر. بۇنى شۇنداق دېيىشكە تامامەن بولىدۇ. بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى تەشكىللىگەن روتېھ باۋمان خانىممۇ مۇنۇلارنى بايان قىلدى.

مەن ئويلايمەنكى، ھەرقانداق بىر ئۇسسۇلنىڭ ئارقىسىغا شۇ ئۇسسۇلنى ئىجاد قىلغان خەلقنىڭ ھەم ئۇسسۇل ئوينىغۇچىنىڭ ھېكايىسى يوشۇرۇنغان بولىدۇ. شۇنداقلا ھەر بىر ئۇسسۇلنىڭ ئۆزىگە خاس بىر مەنىسى ھەم ئېيتىمى بولىدۇ. پائالىيەت جەريانىدا ئايقانات بىلەن ئۆتكۈر تاماشىبىنلارنىڭ تەلىپى بويىچە ئارقا-ئارقىدىن ئالتە مەيدان ئۇسسۇل ئوينىدى. ئۇلار ئاخىرىدا يەرلىك شۋېتسارىيەلىكلەرنىمۇ ئۇسسۇلغا تەكلىپ قىلىپ مەيداننىڭ كەيپىياتىنى تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە كۆتۈردى پائالىيەتكە شۋېتسارىيەنىڭ يەرلىك مۇخبىرلىرىمۇ قاتناشقان بولۇپ ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى نام شەرىپىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىر مۇخبىر زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۆز تەسىراتىنى بايان قىلىپ ئۆتتى مەن بۈگۈن بۇ يەردە تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرلار بىلەن ئۇچراشتىم بۇرۇن گېزىتتىكى خەۋەرلەردىن ئوقۇغىنىمدا ئۇيغۇرلار مۇسۇلمان بولغانلىقى ئۈچۈن ئەرەبلەر ياكى ئافغانلارغا ئوخشاپ كەتسە كېرەك دەپ تەسەۋۋۇر قىلاتتىم. مانا بۈگۈن بۇ يەردە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىگە خاس مەدەنىيىتى بار بىر مىللەت ئىكەنلىكىنى ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆردۈم. خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇشلىرىنىڭ يالغۇز ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى يوقىتىش بولۇپلا قالماستىن، بەلكى دۇنيا مەدەنىيىتىگە قىلىنغان بىر زىيانكەشلىك ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم. دۇنيا رەڭدارلىقى بىلەن گۈزەل بۇنداق بىر مىللەت ئۆزىنىڭ خاسلىقىنى ياشاشقا ھەقلىق شۇنداقلا دۇنيانىڭ بۇنداق بىر ئېسىل مەدەنىيەتنى قوغداپ قېلىش مەجبۇرىيىتى بار مەن بۇندىن كېيىن ئۇيغۇرلار ھەققىدە تېخىمۇ ئەتراپلىق ئىزدىنىپ كۆرۈشكە ھەتتا ئۇيغۇرلار ھەققىدە خەۋەر ئىشلەشكە بۇ بىر جۈپ ياشنىڭ ئالدىدا سۆز بېرىمەن پائالىيەتنىڭ ئاخىرىدا تۇتقۇندىكى شائىر ۋاھىتجان ئوسماننىڭ قىزى ئايقانات ئۆز تەسىراتلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى بىز شۋېتسارىيەگە كەلگەندىن بۇيان قىزىل كرېست جەمئىيىتىنىڭ بىر نەچچە قېتىملىق پائالىيىتى بولدى ئوخشىمىغان شەھەرلەردە بۇ پائالىيەتلەرگە قاتنىشىپ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى قىيىن ئەھۋالىنى تونۇشتۇردۇق مېنىڭ ھېس قىلغىنىم خەلق ئىچىدە ئۇيغۇر مىللىتىنى تونۇيدىغانلار، شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇزۇن تارىخى بار بىر مەدەنىيەتلىك مىللەت ئىكەنلىكىنى بىلىدىغانلار ناھايىتى ئاز ئىكەن. ئايقاناتنىڭ يولدىشى ئۆتكۈرمۇ مۇنۇلارنى بايان قىلدى. مۇشۇ شۋېتسارىيەگە كەلگەندىن بۇيان مۇشۇ قىزىل كرېستنىڭكى بىر نەچچە قېتىملىق فېستىۋاللىرى بولدى. مۇشۇ ئويۇنلىرى بولدى. ئاشۇنىڭغىمۇ ئۈزلۈكسىز قاتنىشىپ تۇردۇق. ئوخشىمىغان شەھەرلەردە مۇشۇنداق ئۇسسۇللارغا پائالىيەتلەرگە قاتنىشىپ تۇردۇق. مەن ھېس قىلغىنىمدا شۇ خەلق ئارىسىدا بىزنى تونۇيدىغان ئۇيغۇر مىللىتى ئولاراق مۇشۇنداق تونۇيدىغانلار ئىنتايىن ئازكەن. ھەم بىزنىڭ مۇشۇنداق مەنىۋى بايلىققا ئىگە بولغان مەدەنىيەتلىك بىر مىللەت ئىكەنلىكىمىزنى بىلىدىغانلىرى يوق دېگۈدەك شۇنچىلىك ئازكەن.
بۇ قېتىمقى پائالىيەتمۇ مەنچە بولغاندا ناھايىتى غەلىبىلىك بولدى. تاماشىبىنلار بىزنىڭ ئالدىمىزغا كېلىپ بۇ ئۇسسۇل قەيەرنىڭ ئۇسسۇلى سىلەر كىم بۇ كىيىملەر قايسى مىللەتنىڭ كىيىمى دەپ سوراشتى بىز بۇ يەردە پەخىرلىنىپ تۇرۇپ بىز ئۇيغۇر بۇ ئۇيغۇر ئۇسسۇلى دەپ تونۇشتۇردۇق بىز بۇنىڭدىن ناھايتى خۇشال بىزنىڭ مەقسىدىمىز ئۆزىمىز ياشاۋاتقان دۆلەت ۋە بۇ يەردىكى يەرلىك خەلقلەرگە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇزۇن تارىخقا ئىگە مەدەنىيەتلىك بىر مىللەت ئىكەنلىكىنى ئەمما بۈگۈن ئۇلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى تونۇشتۇرۇشتۇر. شۇنداقلا مۇھاجىرەتتە ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە كىملىكىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن قولىمىزدىن كېلىشىچە تۆھپە قوشۇشتۇر.
تۈركىيەدىكى ئىي پارتىيەسىدىن تۈركىيە پارلامېنتىغا يېڭىدىن سايلىنىپ كىرگەن بىلال بېلىجى ئەپەندى ئالتىنچى ئىيۇل كۈنى تۈركىيە پارلامېنتىنىڭ يىغىنىدا سۆز قىلىپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا، ۋە قۇرۇلتاينىڭ سابىق رەئىسى رابىيە قادىر خانىمنىڭ تۈركىيەگە كىرىش چەكلىمىسىنىڭ دەرھال بىكار قىلىنىشىنى تەلەپ قىلغان. تۈركىيە ھۆكۈمىتى ئىلگىرى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ سابىق رەئىسى رابىيە قادىر خانىم ۋە ھازىرقى رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ تۈركىيەگە كىرىشىنى چەكلىگەن بولۇپ، بۇ يىل ئالتىنچى ئاي مەزگىلىدە تۈركىيەدىكى مىللەت ھەرىكەت پارتىيەسىنىڭ رەئىسى دۆلەت باغچەلى قاتارلىقلار بايانات ئېلان قىلىپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ سابىق رەئىسى رابىيە قادىر خانىم، ۋە ھازىرقى رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ تۈركىيەگە كىرىش چەكلىمىسىنىڭ بىكار قىلىنىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن ئىدى. دىققىتىڭلار تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ مەلۇماتىدا بولسۇن. تۈركىيە پارلىمېنتىغا يېڭى سايلىنىپ كىرگەن بىلال بېلىجى ئەپەندى، رابىيە قادىر خانىم ۋە دولقۇن ئەيسا قاتارلىقلارنىڭ تۈركىيەگە كىرىش چەكلىمىسىنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشى كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئىزچىل ھالدا كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىۋاتقان ئىي پارتىيىسىدىن پارلامېنت ئەزاسى بولۇپ سايلانغان بىلال بېلىجى ئەپەندى يەتتىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى تۈركىيە پارلامېنتى ئومۇمىي يىغىنىدا سۆز ئېلىپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ھازىرقى رەئىسى دولقۇن ئەيسا، سابىق رەئىسى رابىيە قادىر خانىم قاتارلىقلارنىڭ تۈركىيەگە كىرىش چەكلىمىسىنىڭ دەرھال بىكار قىلىنىشىنى تەلەپ قىلدى. ئۇ، تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ تۈركلەرنىڭ قېرىندىشى بولغان ئۇيغۇرلارغا، جۈملىدىن رابىيە قادىر خانىم، دولقۇن ئەيسا قاتارلىقلارغا بۇنداق چەكلىمە قويۇشنىڭ قانۇنغا خىلاپ ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ،

باياناتچىسى دىلشات رەشىت، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىدىن مەمەت توختى قاتارلىقلار پەقەتلا خىتاينىڭ تەلىپى بويىچە ئىككىنچى ۋەتىنى بولغان تۈركىيەگە كىرەلمەيۋاتىدۇ. بۇنى قەدىرلىك تۈرك مىللىتى بىلەن ئورتاقلاشماقچىمەن. شۇنداقلا تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ قېرىنداشلىرىمىزغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان بۇ قانۇنغا خىلاپ بولغان چەكلىمىسىنى بالدۇرراق بىكار قىلىشىنى تەلەپ قىلىمىز. بىلال بىلىجى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىنىڭ بۇندىن كېيىن تۈركىيە پارلامېنتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېدى.
ئىيى پارتى ئولاراق ئۈزەرىمىزە دۈشەنى ياپمايى ۋە ئىنسان ھاقلارى تۇتۇش بىر سويداشلارىمىز ئولان ئۇيغۇرلارنىڭ ئىنايەت بىز ئىيى پارتىيەسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىزغا ئىگە چىقىشنى مىللىي دەۋايىمىز دەپ بىلىمىز. شۇڭا ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزغا قارىتا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بارلىق قانۇنسىزلىقلارغا قارشى تۇرىمىز. ئۇنى ھەر دائىم ئوتتۇرىغا قويىمىز. ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھەق ۋە ھوقۇقىنى خەلقئارا ۋە دۆلەت ئىچىدە قوغدايمىز. مەن بەشىنچى ئىيۇل كۈنى تۈركىيە پارلامېنتىدە ئۈرۈمچى قەتلىئامىنىڭ ئون تۆت يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن سۆز ئېلىپ، مەزكۇر ۋەقەنى پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ سەمىگە سېلىپ قويدۇم. بۈگۈن يەنە سۆز ئېلىپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ تۈركىيەگە كىرىش چەكلىمىسىنىڭ بىكار قىلىنىشىنى تەلەپ قىلدىم. مەن ۋەزىپەمنى ئادا قىلىۋاتىمەن. بۇندىن كېيىنمۇ تۈركىيە پارلامېنتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى بولۇشنى داۋاملاشتۇرىمەن. پىرېزىدېنت ئەردوغان ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى ئۈرۈمچى ۋەقەسىنى مىللىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتاپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنى قاتتىق ئەيىبلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا رابىيە قادىر خانىمنى تۈركىيەگە دەۋەت قىلىپ ئېكىلىدىغانلىقىنى ئېيتقاندىن كېيىن، تۈركىيە خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنىڭ تەرەققىياتى جەريانىدا جىمىقىپ قالغان بۇ گەپنىڭ ئىككىنچى قېتىم تۈركىيەدىكى پارلامېنت ئەزاسىنىڭ رەسمىي پارلامېنت يىغىنىدا ئېغىزىدىن قايتا چىقىشى ئىدى. شۇڭا بىلال بىلىجىنىڭ، رابىيە قادىر خانىم قاتارلىقلارنىڭ تۈركىيەگە كېلىشىنى تەكىتلىشى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تەسىر قوزغىدى. بۇنىڭدىن سىرت ئالتىنچى ئايدا پەلەستىن پىرېزىدېنتى مەھمۇد ئابباسنىڭ بېيجىڭدا شى جىنپىڭ بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتى ئەسناسىدا ئۇيغۇرلار توغرىسىدا دېگەنلىرىگە قارىتا تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ ئۆكتىچى پارتىيەلەردىن بىرى ھېسابلىنىدىغان مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيىسىنىڭ رەئىسى دەۋلەت باغچەلى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۆتكۈزۈلگەن پارتىيە يىغىنىدا سۆز قىلىپ، مەھمۇد ئابباسنى قاتتىق تەنقىد قىلغاندىن كېيىنلا، يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇن كۈنى تىۋىتتېر ئارقىلىق يەنە بايانات ئېلان قىلىپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ سابىق رەئىسى رابىيە قادىر خانىمنى تۈركىيەدە مېھمان قىلىشنى خالايدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى. ئۇ باياناتىدا رابىيە قادىر خانىمنىڭ تۈركىيەگە كېلىشىدىكى توسالغۇلارنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى، مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيىسىنىڭ ئۇنى تۈركىيەدە مېھمان قىلىشنى خالايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن بولۇپ، ئۇنىڭ بۇ بىلدۈرۈشلىرىمۇ كۈچلۈك ئىنكاسلارنى قوزغىغان ئىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

Хайр қойш.
This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.